ຢາກຟັງເລື່ອງຕ່າງໆ ຫຼາຍຕື່ມດັ່ງດຽວກັນນີ້ບໍ່ ຈົ່ງຟັງທີ່ Apple Podcast Google Podcast Spotify ຫຼື ທຸກເມື່ອທີ່ທ່ານຟັງ Podcast
ຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາລີທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການ ຖືກກຽດຊັງໃນດ້ານເຊື້ອສາຍພົງພັນ ໜັງສືລາຍງານໃໝ່ອັນໜຶ່ງເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ຊາບເຖິງຄວາມຈິງແທ້ ອັນເປັນທີ່ຕົກຈິດຕົກໃຈນຳ ກ່ຽວກັບການກຽດຊັງ ກັນໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການ ຍັງມີຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢູ່ທີ່ຄົນພື້ນເມືອງອົດສະເຕຣເລຍປະສົບການນຳ ນັກກົດໝາຍກຳລັງຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ນາຍຈ້າງ ແລະ ລັດຖະບານທັງຫຼາຍໃນທົ່ວປະເທດອົດສະເຕ ຣເລຍ ຈົ່ງປະສານກັນຕໍ່ຕ້ານການກຽດຊັງກັນໃນດ້ານເຊື້ອສາຍພົງພັນນັ້ນ ອົງການຈັດຕັ້ງ Diversity Council of Australia ແລະ ສະຖາບັນ Jumbunna Institute of Indigenous and Research ປະສານກັນເຜີຍແຜ່ໜັງສືລາຍງານ ເກຣີ ຢາລາ ອອກມາໃນວັນອັງຄານທີ 10 ເດືອນ 11 ສາກົນ 2020 ແລ້ວນີ້ ເກຣີ ຢາລາ ແມ່ນຊື່ທີ່ໄດ້ມາຈາກພາສາເຜົ່າຄົນພື້ນເມືອງອົດສະເຕຣເລຍ ວີຣາດຈູຣີ ອັນມີຄວາມໝາຍວ່າເວົ້າເຖິງຄວາມຈິງ ແລະ ນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ຜູ້ຂີດຂຽນໜັງສືລາຍງານນັ້ນ ຫວັງຈະຊີ້ແຈງ ອອກມາ ການຄົ້ນຄວ້າຍນັ້ນມີຄົນຖືກຄົ້ນຄວ້າຍເບິ່ງທີ່ເປັນຄົນອາບໍຣິຈິໂນ ແລະ ຊາວເກາະ Torres Strait ເຖິງຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຄົນໃນທົ່ວປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ກ່ຽວກັບການປະສົບການຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນສະຖານ ທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການ ຜົນການຂອງການຄົ້ນຄວ້າຍເປັນສິ່ງທີ່ຊັດເຈນ ຄືວ່າ 38% ຂອງຜູ້ຄົນດັ່ງກ່າວ ລາຍງານວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທຳຍ້ອນເຊື້ອສາຍພົງພັນ 41% ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າໄດ້ຍິນການເວົ້າວ່າໃນດ້ານ ເຊື້ອສາຍພົງພັນໃສ່ຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກເຮັດການ ແລະ 59% ເວົ້າວ່າພວກເຂົາເຈົ້າເປັນຜູ້ທີ່ຖືກກຽດຊັງໃນດ້ານເຊື້ອສາຍພົງພັນ ຍານາງ ລີຊາ ອານິສ CEO ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ Diversity Council of Australia ເວົ້າວ່າ Probably the most significant findings from the report were that 63% of people experience a high level of what we call identity strain in the workplace. So that is, it's the strain that Indigenous employees feel when they

ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຄ້ຳຈູນຈາກບ່ອນເຮັດວຽກເຮັດການ ເມື່ອພວກເຂົາເຈົ້າປະສົບກັບການກຽດຊັງກັນໃນດ້ານເຊື້ອສາຍພົງພັນ ແລະ ມີພຽງແຕ່ໜຶ່ງສ່ວນຫ້າເຮັດວຽກໃຫ້ນາຍຈ້າງທີ່ມີລ ະບົບການຟ້ອງຮ້ອງກ່ຽວກັບການກຽດຊັງກັນໃນດ້ານເຊື້ອສາຍພົງພັນ ແລະ ການຝຶກຫັດໃນການຕໍ່ຕ້ານການຮັກບັງຊັງບ່ຽງກັນ ທີ່ບົ່ງບອກໃຫ້ຮູ້ເຖິງມີການຮັກບັງຊັງບ່ຽງກັນໃສ່ຄົນພື້ນເມືອງອົດສະເຕຣເ ລຍ

ແລະ ຂອບຂະໜາດຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການ ນີ້ມີເຊັ່ນ ຮູ້ຈັກ ແລະ ລົງໄມ້ລົງມືກັບຄວາມຈິງທີ່ບໍ່ດີງາມ ເຮັດໃຫ້ຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເລຍເປັນທີ່ສົນຈິດສົນໃຈຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ບອກສອນ ພະນັກງານທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເລຍ ກ່ຽວກັບວິທີການອັນຖືກຕ້ອງ ເພື່ອຈະພົວພັນກັນກັບລູກຈ້າງທີ່ເປັນຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ຊາວເກາະ Torres Strait

ຂີດທັບ SBS ລາວ ກະລຸນາໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍ